ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىنىڭ بىر سائەتلىك ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشى ئامېرىكىنىڭ پايتەختى ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىش بېرىۋاتىمىز بۈگۈن سەككىزىنچى ئاينىڭ ئون ئالتىنچى كۈنى سەيشەنبە مەن بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىسى نۇر ئىمان

دوكلات يەنە ئالاھىدە تەكشۈرگۈچى ئەمەلدارنىڭ نۇرغۇن ھادىسىلەردە تەسىرگە ئۇچرىغۇچى توپلارنىڭ رازىلىقسىز ئىشلىتىلىشىدەك مەجبۇرىي ئەمگەككە ئائىت ئىپادىلەرنىڭ كۆرۈلگەنلىكىنى بايقىغانلىقى بەزى قۇللار ئەمگىكى ئەھۋاللىرىنىڭ ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت تەشكىل قىلىشى مۇمكىنلىكى تەكىتلەنگەن

مىشېل باشېلې دوكلاتنى ئۇ بۇ يىل سەككىزىنچى ئاينىڭ ئوتتۇز بىرىنچى كۈنى ۋەزىپىسىدىن ئايرىلىشتىن بۇرۇن ئېلان قىلىشقا ۋەدە قىلغان بىراق ئۇنىڭ ۋەزىپىسىدىن ئايرىلىشىغا ئىككى ھەپتە قالغان بولسىمۇ بىراق دوكلات تېخىچە ئېلان قىلىنمىغان ئىدى دوكلات ئۇيغۇر ئېلىدە دۆلەت تەرىپىدىن بەلگىلەنگەن پەرقلىق ئىككى خىل ئىش سىستېمىنىڭ مەۋجۇت ئىكەنلىكى ئۇنىڭ بىرىنىڭ كەسپىي ماھارەت تەربىيىسى ۋە مەركىزىي تەربىيىلەش سىستېمىسى

مەلۇم بولۇشىچە بې دې تې ئالاھىدە تەكشۈرگۈچىسىنىڭ ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى يەكۈنى ئۇنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كېڭىشىگە سۇنغان زامانىۋى قۇللۇق شەكىللىرىنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغان ئېتنىك تىل ۋە دىنىي ئاز سانلىق توپلار ناملىق دوكلاتىدىن يەر ئالغان خىتاي دائىرىلىرى ئۇيغۇر رايونىدا قاتتىق كارانتىن تەدبىرلىرىنى ئېلىپ شى جىنپىڭنىڭ يۇقۇمنى نۆلگە چۈشۈرۈش يوليورۇقىنى قاتتىق ئىجرا قىلىپ كەلگەن بولسىمۇ لېكىن يېڭى تىپلىق تاجسىمان ۋىرۇسىدا يۇقۇملانغۇچىلار داۋاملىق كۆپەيگەن رايوندىكى خىتاي سەھىيە تارماقلىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە رايوندا ئون ئالتىنچى ئاۋغۇست كۈنى كېسەللىك ئالامىتى يوق يۇقۇمدارلاردىن يەنە بىر يۈز يەتمىش يەتتە نەپىرى بايقالغان يېڭى بايقالغان يۇقۇمدارلارنىڭ كۆپ قىسمى غۇلجا شەھىرى بىلەن قۇتۇبى ناھىيەسىدىن بايقالغان خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ بىلدۈرۈشىچە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق كېسەللىكنى كونترول قىلىش ۋە ئالدىنى ئېلىش مەركىزى ئون ئالتىنچى ئاۋغۇست ئېلان قىلغان ئۇچۇرىدا ئون ئالتىنچى ئاۋغۇست تاڭ سەھەردىن كەچ سائەت توققۇزغا قەدەر بىر يۈز يەتمىش يەتتە نەپەر يېڭى يۇقۇمدار بايقالغانلىقى يۇقۇمدارلارنىڭ يەتمىش بىر نەپىرىنىڭ غۇلجا شەھىرىدىن ئەللىك ئىككى نەپىرىنىڭ قۇتۇبى ناھىيىسىدىن يىگىرمە ئۈچ نەپىرىنىڭ ئۈرۈمچى شەھىرىدىن قالغانلىرىنىڭ شىخۇ تۇرپاننىڭ ئىدىقۇت رايونى قۇمۇلنىڭ ئىۋىرغول رايونى ۋە كورلا شەھىرىدىن بايقالغانلىقىنى بىلدۈرگەن بۇنىڭ ئالدىدا يەنى ئون ئۈچىنچى ئاۋغۇست كۈنى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم سېكرېتارى ما شىڭرۇي غۇلجىغا بېرىپ شى جىنپىڭنىڭ يۇقۇمنى نۆلگە چۈشۈرۈش سىياسىتىنى قاتتىق ئىجرا قىلىشنى ۋىرۇس بايقالغان جايلارنى قاتتىق كونترول قىلىش ۋە كارانتىنغا ئېلىش توغرىسىدا يوليورۇق بەرگەن لېكىن كارانتىن تەدبىرلىرىدىكى چېكىدىن ئاشقان تەدبىرلەر ئۇيغۇرلارنىڭ ھاياتىنى تېخىمۇ قىيىنلاشتۇرۇپ ئۇلارغا بولغان بېسىمنى تېخىمۇ كۈچەيتىۋەتكەن كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ ئېيتىشىچە خىتاي دائىرىلىرى رايوندىكى يېڭى تىپلىق تاجسىمان ۋىرۇسىنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا ئىلگىرى ئۇيغۇرلارغا قارىتا يۈرگۈزۈپ كەلگەن تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش تەدبىرلىرىنى ئىشلەتكەن دائىرىلەر رايوندا پارتلىغان يېڭى تىپلىق تاجىسىمان ۋىرۇسىنىڭ چەت ئەلدىن كىرگەنلىكىنى قەيت قىلسىمۇ ئەمما غۇلجىدىكى بەزى يەرلىك كادىرلار رادىيومىزغا پۇقرالارنىڭ ۋىرۇسنى گەنسۇلۇق ساياھەتچىلەردىن يۇقتۇرۇۋالغانلىقىنى ئېيتقان خىتاي سەھىيە تارماقلىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە نۆۋەتتە رايوندىكى كېسەللىك ئالامىتى يوق يۇقۇمدارلارنىڭ سانى ئىككى مىڭ ئالتە يۈز يەتمىش توققۇز نەپەر بولۇپ كېسەللىك ئالامىتى بار رەسمىي دىياگنوز قويۇلغان يۇقۇمدارلارنىڭ سانى ئون سەككىز نەپەر ئىكەن خىتاينىڭ ئىككى مىڭ يەتتىنچى يىلدىن بېرى روسىيە ئىران قاتارلىق دىكتاتور دۆلەتلەرنىڭ قاتنىشىشى بىلەن ئۆتكۈزۈپ كېلىۋاتقان خەلقئارا ھەربىي مۇسابىقىسى بۇ يىل يەنە ئۇيغۇر ئېلىنىڭ كورلا شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن بۇ مۇسابىقىنىڭ تۇنجى ساھىبخانى روسىيە بولسىمۇ بىراق خىتاي ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بېرى بۇ مۇسابىقىنىڭ بىر قىسىم تۈرلىرىنى ئىزچىل كورلىدا ئۆتكۈزۈپ كەلمەكتە ئانالىزچىلارنىڭ ئېيتىشىچە خەلقئارادا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى سەۋەبلىك قاتتىق ئەيىبلەشكە ئۇچراۋاتقان خىتاي بۇ مۇسابىقىنى ئىزچىل كورلىدا ئۆتكۈزۈپ ئۇيغۇرلار مەسىلىسىدە بۇ دۆلەتلەرنىڭ خىتاي بىلەن بىر سەپتە ئىكەنلىكىنى نامايان قىلماقچى ئىكەن

خىتاي خەۋەرلىرىنىڭ قەيت قىلىشىچە سەككىزىنچى ئاينىڭ ئون ئۈچىنچى كۈنىدىن يىگىرمە ئالتىنچى كۈنىگىچە داۋاملىشىدىغان بۇ مۇسابىقىدە بەش دۆلەتتىن كەلگەن ئىككى يۈزدىن ئارتۇق ئوفىتسېر ۋە ئەسكەر سۇۋورۇف ھۇجۇمى ۋە بىخەتەر يول دېگەن ئىككى مۇسابىقە تۈرىدە كەسكىن رىقابەتلىشىدىكەن خەۋەردە تەرەپلەرنىڭ مۇسابىقە جەريانىدا ھەربىي لاۋازىمەتلىرىنى نامايان قىلىش مەدەنىيەت ئالماشتۇرۇش ئېلىپ بېرىش قاتارلىق پائالىيەتلەردە بولىدىغانلىقى مۇسابىقىگە قاتناشقان دۆلەتلەرنىڭ ئوفىتسېر ئەسكەرلىرىنىڭ ھەربىي جەھەتتىكى ھەمكارلىقنى ئۆزئارا ئىشەنچ دوستلۇقنى كۈچەيتىدىغانلىقى تەكىتلەنگەن ھالبۇكى كورلىدىكى ھەربىي مۇسابىقە روسىيە ئۇكرائىناغا قوراللىق تاجاۋۇز قىلغان ئامېرىكا بىلەن خىتاينىڭ تەيۋەن مەسىلىسىدىكى ئىختىلاپى كۈچەيگەن خىتاي تەيۋەنگە تەھدىت سېلىۋاتقان بىر ۋاقىتتا ئۆتكۈزۈلگەن لېكىن كۆزەتكۈچىلەرنىڭ ئېيتىشىچە خىتاي بۇ مۇسابىقىنى داۋراڭ قىلسىمۇ بىراق ئۇنىڭغا قاتنىشىدىغان دۆلەتلەر يىلدىن يىلغا ئازىيىپ ماڭغان ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئۇنىڭغا ئون دۆلەت قاتناشقان بولسا بۇ يىل بۇ بەشكە چۈشۈپ قالغان ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئايدا خوڭكوڭدىكى ئېدىنبۇرگ مەيدانىدا ئۇيغۇرلارنى قوللاش نامايىشىغا قاتناشقان ئىككى نەپەر خوڭكوڭلۇق ئوقۇغۇچى ئون ئالتىنچى ئاۋغۇست كۈنى خوڭكوڭدىكى بىر رايونلۇق سوت مەھكىمىسى تەرىپىدىن سوتلانغان خوڭكوڭ ئەركىن ئاخبارات تورىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە يىگىرمە ئۈچ ياشلىق ئوقۇغۇچىلاردىن لۇ جيايۈ بىلەن شياۋ زېفېڭ ئەينى ۋاقىتتا ئېدىنبۇرگ مەيدانىدىكى ئۇيغۇرلارنى قوللاش نامايىشىدا تۇتقۇن قىلىنىپ توپىلاڭ كۆتۈرۈش ۋە ساقچىلارغا ھۇجۇم قىلىش بىلەن ئەيىبلەنگەن سوتتا لۇ جيايۈ ساقچىغا ھۇجۇم قىلغانلىقىنى شياۋ زېفېڭ قانۇنغا خىلاپلىق قىلغۇچىغا ياردەم قىلغانلىقىنى قوبۇل قىلغان بولسىمۇ بىراق ئۇيغۇرلارنى قوللاش نامايىشىدا توپىلاڭ چىقارغانلىقىنى رەت قىلغان ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئايدا ئۇيغۇر ئېلىدىكى چوڭ تۇتقۇن يۇقىرى پەللىگە چىقىپ بىر مىليون سەككىز يۈز مىڭدىن ئارتۇق ئۇيغۇر قازاق ۋە باشقا مۇسۇلمان مىللەتلىرى لاگېر تۈرمىلەرگە قامالغان ھەم مەجبۇرىي ئەمگەككە تۇتۇلغان بىر ۋاقىتتا خوڭكوڭدا بىر مىڭ بەش يۈزدەك كىشى خوڭكوڭ شەھەر مەركىزىدىكى ئېدىنبۇرگ مەيدانىدا ئۇيغۇرلارنى قوللاش يىغىلىشى ئۆتكۈزگەن يىغىلىشتا نامايىشچىلار ئېدىنبۇرگ مەيدانى ئەتراپىدىكى بىر خادىغا ئېسىقلىق خىتاي بايرىقىنى ئېلىپ تاشلىغان ئارقىدىن ساقچىلار نەق مەيدانغا يېتىپ كېلىپ نامايىشچىلارنى مەجبۇرىي تارقىتىۋەتكەن بۇ جەرياندا ساقچىلار بىلەن نامايىشچىلار ئارىسىدا توقۇنۇش يۈز بېرىپ ساقچىلار نامايىشچىلارغا رېزىنكا ئوق ئاتقان شۇنداقلا بىر قىسىم كىشىلەرنى تۇتقۇن قىلغان ئىدى ئەركىن خوڭكوڭ ئاخباراتىنىڭ ئېيتىشىچە ئون ئالتىنچى ئاۋغۇست باشلانغان سوتتا تەپتىش ئەمەلدارى لۇ جيايۈ بىلەن شياۋ زېفېڭنىڭ توپىلاڭ كۆتۈرۈش بىلەن ئەيىبلىنىپ جازالىنىشىنى تەلەپ قىلغان بىراق تۇتقۇنلارنىڭ ئادۋوكاتى تەپتىش ئەمەلدارىنىڭ پىكرىگە قارشى چىققان مەلۇم بولۇشىچە بۇنىڭدىن ئاۋۋال ئۇيغۇرلارنى قوللاش نامايىشىغا قاتناشقان خوڭكوڭلۇقلاردىن بىرەيلەن توپىلاڭغا قاتنىشىش ۋە ساقچىلارغا ھۇجۇم قىلىش بىلەن ئەيىبلىنىپ ئىككى يىل تۆت ئايلىق قاماققا ھۆكۈم قىلىنغانىكەن خىتاي دائىرىلىرى ئۇيغۇر ئېلىدە يېڭى تىپلىق تاجىسىمان ۋىرۇسى قايتا پارتلاپ نۇرغۇن جايلارنى قاتتىق تەقىب ۋە كارانتىن ئاستىغا ئالغان بىر ۋاقىتتا مەزكۇر رايوننىڭ ماددىي ئەشيا ئوبوروتى ۋە تەمىنلەش زەنجىرىگە كاپالەتلىك قىلىشنى تەلەپ قىلغان شىنجاڭ گېزىتىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم ئون بەشىنچى ئاۋغۇست كۈنى ما شىڭرۇينىڭ باشچىلىقىدا تېلېفون يىغىنى چاقىرىپ ئۇيغۇر ئېلىدە ماددىي ئەشيا ئوبوروتى ۋە تەمىنلەش زەنجىرىگە كاپالەتلىك قىلىش توغرىسىدا ئورۇنلاشتۇرۇش ئېلىپ بارغان يىغىندا ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم سېكرېتارى ما شىڭرۇي تەمىنلەش زەنجىرىگە كاپالەتلىك قىلىشتا مەسئۇلىيەتنى قاتتىق چىڭ تۇتۇشنى تەلەپ قىلغان ئۇ رايوندا يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تەدبىرلىرىنى قاتتىق يولغا قويۇپ، شى جىنپىڭنىڭ يۇقۇمنى نۆلگە چۈشۈرۈش توغرىسىدىكى يوليورۇقىنى ئەستايىدىل ئىجرا قىلىش بىلەن بىر ۋاقىتتا، ماددىي ئەشيا ئوبوروتى، تەمىنلەش زەنجىرىنىڭ مۇقىملىقى، دېھقانچىلىق ئىشلەپچىقىرىشنى ئەڭ زور دەرىجىدە قوغداش ۋە يۇقۇمنىڭ ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتقا بولغان تەسىرىنى ئەڭ تۆۋەن چەككە چۈشۈرۈشنى تەلەپ قىلغان. كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ قەيت قىلىشىچە ما شىڭرۇينىڭ بۇ سىياسىتى ئۇيغۇرلارغا بولغان بېسىمنى تېخىمۇ كۈچەيتىپ ئۇلارنى تېخىمۇ كەڭ كۆلەمدە مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىشقا تۈرتكە بولىدىكەن خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى يېڭى تاجسىمان ۋىرۇس پارتلاپ زاۋۇتلار تاقالغان پۈتۈن خىتاي قامال قىلىنغان بىر ۋاقىتتىمۇ ئۇيغۇرلارنى خىتاي زاۋۇتلىرىدا ئىشلەشكە مەجبۇرلىغانىدى يىغىندا ما شىڭرۇي يەنە يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى كونترول قىلىش ئۈچۈن بارلىق تىرىشچانلىقلارنى كۆرسىتىش بىلەن بىر ۋاقىتتا بارلىق جايلار ۋە تارماقلارنىڭ ماددىي ئەشيا ئوبوروتى ۋە سانائەت زەنجىرى ھەم تەمىنلەش زەنجىرىنىڭ مۇقىملىقىغا كاپالەتلىك قىلىش ھەر قايسى تەرەپلەرنىڭ مەسئۇلىيىتىنى چىڭ تۇتۇشىنى تەكىتلەپ يەرلىكنىڭ ئۆز ئالدىغا قاتناشنى توختىتىشىنى رۇخسەتسىز يۇقۇمنى تەكشۈرۈش پونكىتلىرىنى قۇرۇشىنى

ياۋروپا پارلامېنتى ۋەكىللىرى ۋە مۇتەخەسسىسلەر تور سۆھبەت يىغىنى ئۆتكۈزگەن ئۇلار بۇ يىغىندا خىتاي مۇستەملىكە قىلىۋالغان رايونلارنىڭ يېقىن كەلگۈسىدە مۇستەقىل بولۇش ئېھتىماللىقى ۋە بۇنى چۆرىدىگەن خەلقئارا مەسىلىلەرنى مۇھاكىمە قىلغان شۇنداقلا خىتاي كوممۇنىستىك ھاكىمىيىتىگە قارشى خەلقئارا بىرلىك ئۇيۇشتۇرۇپ مۇستەملىكە رايونلارنىڭ ئەركىنلىكى ئۈچۈن كۆرەش قىلىش ھەققىدە ئورتاق پىكىرلىرىنى بايان قىلغان تۆۋەندە مۇخبىرىمىز جەۋلاننىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولسۇن.
يېقىندا خىتاينىڭ مۇستەملىكە رايونلىرى بولغان شەرقىي تۈركىستان، تىبەت، جەنۇبىي موڭغۇلىيە ۋە خوڭكوڭنىڭ چەت ئەلدىكى تەشكىلات رەھبەرلىرى خىتاينىڭ تەھدىتىگە ئۇچراۋاتقان تەيۋەن ۋە چەت ئەلدىكى خىتاي دېموكراتلىرى، ياۋروپا پارلامېنتى ۋەكىللىرى، شۇنداقلا بۇ رايونلار ھەققىدە تەتقىقات ئېلىپ بېرىۋاتقان سىياسەت مۇتەخەسسىسلىرى تور سۆھبەت يىغىنى ئۆتكۈزگەن ئۇلار بۇ يىغىندا خىتاينىڭ مۇستەملىكە رايونلىرى پات يېقىندا ئۆز مۇستەقىللىقىنى تەبرىكلىيەلەمدۇ دېگەن تېمىنى چۆرىدىگەن ئاساستا خىتاي كوممۇنىستىك ھاكىمىيىتىگە قارشى خەلقئارا بىرلىك ئۇيۇشتۇرۇپ مۇستەملىكە رايونلارنىڭ ئەركىنلىكى ئۈچۈن ئورتاق كۈرەش قىلىش ھەققىدە پىكىرلىرىنى بايان قىلغان بۇ تور سۆھبەت يىغىنى ھىمالايا ئاسىيا تەتقىقات ۋە تەتبىقات مەركىزى بىلەن تىبەت ياشلىرى قۇرۇلتىيى تەرىپىدىن ئۇيۇشتۇرۇلغان بولۇپ سۆھبەتكە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا تىبەت ياشلار قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى گونپو دۇندۇپ جەنۇبىي موڭغۇلىيە كىشىلىك ھوقۇق ئۇچۇر مەركىزىنىڭ باشلىقى ئېنگېباتۇ توگوچوڭ خوڭكوڭلۇق كۆزەتچى ئېدۋارد چىن تەيۋەن تۇڭخەي ئۇنىۋېرسىتېتى سىياسەت فاكۇلتېتىنىڭ پروفېسسورى يوڭ مىڭ يىن دېموكراتىك خىتاي فېدېراتسىيەسى پرېزىدېنتى چېن جىن، ياۋروپا پارلامېنتى تىبەت مەنپەئەتى گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى مىكولاس پېكسا قاتارلىقلار قاتناشقان. دولقۇن ئەيسا ئەپەندى بۇ يىغىن ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى.
بۇ ھىندىستان مۇستەقىللىقىنىڭ يەتمىش بەش يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن مەركىزى ھىندىستاندا بولغان ھىمالايا ئاسىيا تەتقىقات مەركىزى ۋە تىبەت ياشلار قۇرۇلتىيى بىرلىكتە ئۆتكۈزگەن بىر تور يىغىنى بۇنىڭدا مۇشۇ ھىندىستاننىڭ مۇستەقىللىقىنى چىقىش نۇقتىسى قىلىپ تۇرۇپ خىتاي مۇستەملىكە ئاستىدا ياشاۋاتقان ئۇيغۇر تىبەت ئىچكى موڭغۇل خەلقلىرىنىڭمۇ مۇشۇ مۇستەملىكىلىكتىن قۇتۇلالامدۇ خىتاي قانداق مۇستەملىكىلىك سىياسەت ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ دېگەن نۇقتىلار ئاساسلىق بىر كۈنتەرتىپتە ئېلىپ بېرىلغان بىر يىغىن بۇنىڭدا تىبەتنىڭ مۇستەملىكە قىلىنىش ئەھۋالى ھەققىدە تىبەتلىكلەر گەپ قىلدى ئۇنىڭدىن كېيىن مەن شەرقىي تۈركىستاننىڭ مۇستەملىكە بولۇش مەسىلىلىرى ھەققىدە گەپ قىلدۇق ۋە شۇنداقلا خىتاينىڭ بۇ مۇستەملىكىچىلىكنىڭ باشقا مۇستەملىكىچىلىكتىن پەرقلىق ئالاھىدىلىكلىرى ئۇيغۇرلارنىڭ تىبەتلىكلەرنىڭ موڭغۇللارنىڭ ئۆزلىرىنىڭ مۇستەقىللىق ئارزۇ ئىستەكلىرى ئېلىپ بېرىۋاتقان كۈرەشلىرى چۆرىدىگەن ھالدا بىر مۇزاكىرە ئېلىپ بېرىلدى بۇ سۆھبەت يىغىنىدا ياۋروپا پارلامېنتى تىبەت مەنپەئەتى گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى مىكولاس پېكسا مۇنداق دېگەن خىتاي بىلەن روسىيە ھازىر دۇنيادىكى ئىككى چوڭ مۇستەملىكىچى دۆلەت روسىيە ئۇكرائىناغا ھۇجۇم قىلىپ ئۇرۇش پاتقىقىغا پاتتى دۆلەتنىڭ ئىچىدە چىرىكلىك ناھايىتى ئېغىر بەلكى ئۇ ئون يىلغا بەرداشلىق بېرەلمەسلىكى مۇمكىن ئەمما خىتاينىڭ ئەھۋالى مۇرەككەپ چۈنكى خىتاي دەۋرىمىزدىكى ئەڭ چوڭ جاھانگىر چۈنكى ئۇ غايەت زور سانائەت ۋە ئادەم كۈچى بايلىقىغا ئىگە گەرچە بىز خىتاي ئىمپېرىيەسى چوقۇم ھالاك بولىدۇ دېيەلمىسەكمۇ، ئەمما بىز دەل مۇشۇنداق بىر باسقۇچتا تۇرۇۋاتىمىز. خىتاي ئىمپېرىيەسى يالغۇز قېلىۋاتىدۇ. دۇنيادىكى ئىتتىپاقداش دۆلەتلەر خىتايغا قايتۇرما زەربە بېرىۋاتىدۇ. چۈنكى خىتاينىڭ قورقۇنچلۇق تاجاۋۇزچىلىقى ئۇلارنى ئىسكەنجىگە ئېلىۋالدى. مەنچە بۇ ھالاكەتنىڭ باشلىنىشى. دۇنيا ھازىر تىبەتتە، شەرقىي تۈركىستاندا، جەنۇبىي موڭغۇلىيەدە، مانجۇرىيەدە ۋە خوڭكوڭدا نېمە ئىشلارنىڭ يۈز بېرىۋاتقانلىقىنى بىلدى. مۇشۇنداق ئىشلار باشقا دۆلەتلەردىمۇ يۈز بېرىشى مۇمكىن. بىز بۇنىڭ ئالدىنى ئېلىشىمىز كېرەك مەنچە دۇنيانى تىنچلىققا ئېرىشتۈرىدىغان بىردىن بىر ئۇسۇل خىتاينىڭ مۇستەملىكە رايونلىرىنى مۇستەقىل قىلىش دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا مۇنداق دېگەن خىتاينىڭ مۇستەملىكە تۈزۈمى ئۇيغۇرلارغا تەسۋىرلەپ بولغۇسىز ئازاب كۈلپەتلەرنى سالدى باشقا نۇرغۇن مىللەت ۋە ئېتىقادچى خەلقلەرگە ئوخشاش ئۇلارمۇ خىتاي تەرىپىدىن بېسىۋېلىنغان ئۇيغۇرلار نۆۋەتتە دۇچ كەلگەن ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەل شەرقىي تۈركىستاننىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلى ئىشغال قىلىنغانلىقىنىڭ بىۋاسىتە ئاقىۋىتى شەرقىي تۈركىستان خەلقى خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ قولىدا ئېزىلدى بولۇپمۇ ئۇيغۇر ئاياللىرى دۇچ كەلگەن زۇلۇمنى دېموكراتىك ئەللەردە تەسەۋۋۇر قىلغىلى بولمايدۇ ئەڭ ۋەھشىي بولغىنى شۇكى خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر ئاياللىرىنى جىسمانىي جەھەتتىن خورلاپلا قالماستىن ئۇلارنىڭ ئانا بولۇش ھوقۇقىنى تارتىۋالدى خىتاي زوراۋانلىرى تۈرمە لاگېرلاردا قىز ئاياللارغا باسقۇنچىلىق قىلىپ قىيناپ ئازابلىغاننىڭ ئۈستىگە ئۇلارنى تۇغماس قىلىۋەتتى خىتاينىڭ مەقسىتى ئۇيغۇرلارنىڭ نەسلىنى قۇرۇتۇۋېتىش يىراقنى ئويلىغاندا خىتاينىڭ نۆۋەتتىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتى ئۇيغۇرلارنى بىۋاسىتە يوقىتىشقا قارىتىلغان بۇ سۆھبەتتە تەيۋەن تۇڭخەي ئۇنىۋېرسىتېتى سىياسەت فاكۇلتېتىنىڭ پروفېسسورى يۇڭ مىڭ يىن ۋە دېموكراتىك خىتاي فېدېراتسىيىسى پرېزىدېنتى چېن جىن قاتارلىقلار ئۆز قارىشىنى بايان قىلغان يۇڭ مىڭ يىننىڭ قارىشىچە خىتاي شەرقىي تۈركىستان تىبەت جەنۇبىي موڭغۇلىيەنى قاتتىق سىياسەتلەر بىلەن كونترول قىلىۋالغان بولۇپ ئۇلارنى مۇستەقىل قىلىش ئاسان ئەمەس يەنە كېلىپ خىتاي خەلقئارا مۇناسىۋەتتە ئۈستۈنلۈككە ئېرىشىۋالغان بې دې تېغا ئوخشاش خەلقئارا تەشكىلاتلاردىمۇ يۇقىرى نوپۇزغا ۋە ھوقۇققا ئىگە بولۇۋالغان چېن جىننىڭ قارىشىچە خىتاي كوممۇنىستىك ھاكىمىيىتىنى يوقاتمىغىچە خىتاينىڭ مۇستەملىكە رايونلىرىنى مۇستەقىل قىلغىلى بولمايدۇ تىبەت ياشلار قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى گوندو دوندوپ بۇ يىغىندا تىبەتنىڭ ئەھۋالىنى تونۇشتۇرغاندىن كېيىن مۇنداق دېگەن سەككىزىنچى ئاينىڭ ئون بەشىنچى كۈنى ھىندىستان مۇستەقىللىقىنىڭ يەتمىش بەش يىللىقى بولىدۇ خىتايدىكى بارلىق مۇستەملىكە رايونلار ھىندىستاننىڭ ئەركىنلىكى ئۈچۈن كۈرەش قىلىش روھىدىن ئۆگىنىشى ۋە ئۈمىدۋار بولۇشى كېرەك ھىندىستانلىقلار مۇستەملىكىدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن ئىككى يۈز يىل كۈرەش قىلدى ئەنگلىيە ئاخىر مەغلۇپ بولدى ھالبۇكى ئەنگلىيە ئۆز ۋاقتىدا خىتايدىن نەچچە ھەسسە كۈچلۈك مۇستەملىكىچى دۆلەت ئىدى ئۇ بۇ يىغىننىڭ ئاخىرىدا قىلغان سۆزىدە مۇنداق دېگەن

ئون ئالتىنچى ئاۋغۇست كۈنى ئېلان قىلىنغان ھازىرقى قۇللۇقنىڭ شەكىللىرى ناملىق دوكلاتتا تۆۋەندىكىدەك ئىبارىلەر ئورۇن ئالغان ئالاھىدە تەكشۈرگۈچى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا ئۇيغۇر قازاق ۋە باشقا ئاز سانلىق مىللەتلەرنى مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىش يۈز بېرىۋاتىدۇ دەپ يەكۈن چىقىرىشنى مۇۋاپىق دەپ قارايدۇ ئالاھىدە تەكشۈرگۈچىنىڭ قارىشىچە تەرەپلەرنىڭ قىلىۋاتقان ئەمگىكىنىڭ مەجبۇرىيەت خاراكتېرىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان مەجبۇرىي ئەمگەك كۆرسەتكۈچلىرى نۇرغۇن ئەھۋاللاردا مەۋجۇت بەزى ئەھۋاللار ھەتتا ئۇلارنى قۇل قىلىشتەك ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتنى تەشكىل قىلىشى مۇمكىن. مەزكۇر پارتلاتقۇچ دوكلات ئەسلىدە بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىنىڭ بۇ يىل سېنتەبىردە ئېچىلىدىغان ئەللىك بىرىنچى نۆۋەتلىك يىغىنى ئۈچۈن تەييارلانغان دوكلات بولۇپ، ئۇنىڭدىكى بۇ كەسكىن ئىبارىلەر كۈچلۈك دىققەت قوزغىدى. ئامېرىكا كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە مۇزېي فوندىنىڭ تەتقىقاتچىسى تونۇلغان ئۇيغۇر مەسىلىلىرى تەتقىقاتچىسى دوكتور ئادرېئان زەنز رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە بۇ دوكلاتنى بۆسۈش خاراكتېرلىك دەپ باھالىدى
بې دې تې ئالاھىدە تەكشۈرگۈچىسى تەرىپىدىن تەييارلانغان بۇ دوكلاتتا ئىنتايىن كەسكىن ئىبارىلەر قوللىنىلغان. ئۇنىڭدا بەزى ئەھۋاللاردا ئۇيغۇرلارنىڭ ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ھېسابلىنىدىغان قۇل ئەمگىگىگە سېلىنغانلىقى قەيت قىلىنغان. بۇ ئىنتايىن كەسكىن ئىپادە. ئۇ خەلقئارا ئەمگەك تەشكىلاتىنىڭ مۇتەخەسسىسلەر كومىسسىيىسىگە ئوخشاش يەنە بىر يۇقىرى دەرىجىلىك ئورگاننىڭ رەسمىي يەكۈنى. بۇ ھازىرغىچە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى ھەققىدە رەسمىي يەكۈن چىقارغان ئەڭ ئالىي ئورگان بولۇپ، بۆسۈش خاراكتېرلىك نەتىجە ھېسابلىنىدۇ. This is the highest level assessment that we have so far. ئادرىئان زەنز ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، بۇ دوكلاتنىڭ يەنە بىر مۇھىم ئالاھىدىلىكى بولسا، بې دې تېنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك مەسىلىسى بويىچە دوكلات تەييارلايدىغان ئالاھىدە تەكشۈرگۈچىلىرى پەۋقۇلئاددە ھوقۇق بېرىلگەن كىشىلەر بولۇپ، ئۇلارنىڭ دوكلاتىنى ئېلان قىلىشىغا ھېچكىم توسالغۇلۇق قىلالمايدىكەن.
بۇ تولىمۇ ئەھمىيەتلىك، چۈنكى مەجبۇرىي ئەمگەك مەسىلىسىدىكى ئالاھىدە تەكشۈرگۈچىلەر پەۋقۇلئاددە ھوقۇق بېرىلگەن كىشىلەردۇر. بۇنداق دوكلاتلار ئادەتتە ناھايىتى جىمجىت تەييارلىنىدۇ.

مەلۇم بولۇشىچە بۇ دوكلات دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلاردا يۈز بېرىۋاتقان مەجبۇرىي ئەمگەك ۋە ئۇنىڭ شەكىللىرى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىنغاندىن كېيىن ئېلان قىلىنىدىغان بولۇپ ئۇيغۇرلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك مەسىلىسىمۇ مانا مۇشۇ دائىرىدە تەتقىق قىلىنغان ئىكەن ئالاھىدە تەكشۈرگۈچىنىڭ تەكشۈرۈش باسقۇچىدا ئادرېئان زەنز ئەپەندىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى تەتقىق قىلىپ يازغان

Many years of hard work by researchers to uncover you know the evidence on forced labor. بۇ نۇرغۇن تەتقىقاتچىلارنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى دۇنياغا ئاشكارىلاش ئۈچۈن قىلغان ئۇزۇن يىللىق تەتقىقاتىنىڭ مېۋىسى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. خىزمەتلىرىمىزنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك شەخس تەرىپىدىن دەلىللەنگەنلىكىنى كۆرۈش بىزنى تولىمۇ خۇرسەن قىلىدۇ ئۇيغۇرلارغا قىلىنىۋاتقان ۋەھشىيلىكنىڭ بىر قىسمى بولغان مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك دەلىللەشكە ئېرىشىشى ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ھەقىقىي غەلىبىدۇر.
دەرۋەقە، مەزكۇر دوكلات ئۇيغۇرلار نەچچە ۋاقىتتىن بېرى، بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى، مىشېل بەچلىت ئىشخانىسى تەرىپىدىن ئېلان قىلىنىدىغان دوكلاتنى كۈتۈۋاتقان خىتاي ھۆكۈمىتى بولسا بۇ دوكلاتنى ئېلان قىلدۇرماسلىق ئۈچۈن بارلىق ئامال چارە ۋە تەشۋىقاتلارنى ئىشقا سېلىۋاتقان بىر پەيتتە ئېلان قىلىندى تېخى يېقىندا ئامېرىكا كېڭەش پالاتا ئەزاسى ماركو روبىيو مىشېل بەچلىتنى بۇ دوكلاتنى دەرھال ئېلان قىلىشقا چاقىرىپ بېسىم ئىشلەتكەنىدى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە بې دې تې ئالاھىدە تەكشۈرگۈچىسىنىڭ بۇ خۇلاسىسىنىڭ ئىنتايىن مۇھىم پەيتتە ئېلان قىلىنغانلىقىنى ۋە بۇنىڭ مىشېل بەچلېت ئۈستىدىكى بېسىمنى قاتتىق كۈچەيتىدىغانلىقىنى ئېيتتى بۇ ناھايتى مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە بۇ بۈگۈن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شەرقىي تۈركىستاندا ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى

دىققەت قوزغايدىغىنى بېدېتې ئالاھىدە تەكشۈرگۈچىسى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى مەجبۇرىي ئەمگەككە ھەتتا ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت تەشكىل قىلىدىغان قۇللۇققا سېلىۋاتقانلىقى يەكۈنلەنگەن بۇ دوكلاتنى ئېلان قىلىشتىن تېخى تۆت كۈن بۇرۇن يەنى ئون ئىككىنچى ئاۋغۇست كۈنى خىتاي ھۆكۈمىتى خەلقئارا ئەمگەك تەشكىلاتىنىڭ ئاساسىي خىتابنامىسىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەككە قارشى تۇرۇشقا مۇناسىۋەتلىك ئىككى ماددىغا قول قويۇپ ماقۇللىغانىكەن

خىتاينىڭ فرانسىيەدە تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى لۇ شايى ئالدىنقى ھەپتە فرانسىيە ئاخبارات قانىلى ئەل سىي ئاينىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا تەيۋەننى بىرلىككە كەلتۈرگەندىن كېيىن تەيۋەنلىكلەرنى قايتا تەربىيىلەيمىز دېگەن ئۇنىڭ بۇ سۆزلىرى كۆزەتكۈچىلەر ۋە سىياسىيونلار ئارىسىدا زور غۇلغۇلا قوزغىغان بۇ ھەقتە گېرمانىيىدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەم ئىشلىگەن تەپسىلىي خەۋەر دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسىنىڭ رەئىسى نېنسى پېلوسىنىڭ تەيۋەن زىيارىتى مۇناسىۋىتى بىلەن ئالدىنقى ھەپتە تاراتقۇلارنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان خىتاينىڭ فرانسىيە تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى لۇ شايى تەيۋەننى بىرلىككە كەلتۈرگەندىن كېيىن تەيۋەنلىكلەرنى قايتا تەربىيىلەيمىز دېگەن بولۇپ ئۇنىڭ بۇ سۆزى غەرب مەتبۇئاتلىرىنىڭ كۈچلۈك دىققىتىنى تارتقان فرانسىيە ئاۋازىنىڭ ئالدىنقى كۈنلىرى ئېلان قىلغان ھەربىي مانېۋىر تەيۋەن كىرىزىسىنى پەيدا قىلدى ھەمدە خىتاينىڭ چەت ئەللەردىكى ئەلچىلىرىگە ئاسان قۇتۇلالمايدىغان بىر ئورا كولاپ بەردى ناملىق خەۋىرىدە بايان قىلىنىشىچە، ياۋروپا ۋە ئامېرىكا سىياسىيونلىرى، كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىلىرى، دىپلوماتلىرى ۋە مەتبۇئاتلىرى خىتاي باش ئەلچىسى لۇ شايىنىڭ يۇقىرىقى سۆزلىرىنى ئۇنتۇيالمىغان. بولۇپمۇ فرانسىيەدە بۇ سۆز زور غۇلغۇلىلارغا سەۋەب بولغان. فرانسىيە دېموكراتىك ھەرىكەت پارتىيىسىنىڭ پارلامېنتتىكى ۋەكىلى فېرېدرىك پېتىت بۇ ھەقتە، خىتاينىڭ فرانسىيە تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسىنىڭ سۆزلىرى ھەرگىزمۇ مۇشۇنداقلا ئۆتۈپ كەتمەيدۇ. بۇ سۆزلەر كىشىنى ھەقىقەتەنمۇ چۆچۈتىدۇ ۋە خەلقنىڭ نەپرىتىنى قوزغايدۇ. بىز خەلقلەر ئۈستىدىن قايتا تەربىيەلەش نامىدا ئېلىپ بېرىلىۋاتقان زوراۋانلىقلارنىڭ قايسى دەرىجىگە يەتكەنلىكىنى بىلىمىز. بۇ ئۇنىڭ، يەنى لۇ شايېنىڭ كۆڭلىگە ئايان، دېگەن. فىرانسىيە سولچىللار پارتىيىسىنىڭ پارلامېنتتىكى ئەزاسى ئېلېنورى بېس مۇنداق دېگەن، خىتاي باش ئەلچىسى تەمكىن ھالدا تەيۋەنلىكلەرنى كەلگۈسىدە قايتا تەربىيەلەيدىغانلىقىنى ئىپادە قىلدى. خىتايدا قايتا تەربىيەلەش لاگېرلىرى ئەمگەك بىلەن ئۆزگەرتىش دەپ ئاتىلىدۇ. خالىغانچە تۇتقۇن قىلىشلار بىلەن تولغان جازا لاگېرلىرىدىكى قايتا تەربىيەلەشتە يۈز مىڭلىغان ئىنسان ھاياتىدىن ئايرىلدى. لېكىن بۇ گەپكە، يەنى لۇ شايېنىڭ سۆزىگە ئىنكاس قايتۇرىدىغان ئادەملەرنىڭ تايىنى بولمىدى. بىراق، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بېرلىن ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى غەيۇر قۇربان ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، لۇ شايېنىڭ سۆزلىرىگە نۇرغۇن مەتبۇئاتلار دىققىتىنى بەرگەن. يالغۇز فىرانسىيەدىلا ئەمەس، گېرمانىيەدىمۇ كۆپلىگەن كىشىلەر بۇ سۆزنى

خەلقئارا جەمئىيەتتە بىلىنگەن بىر ۋەزىيەتتە، مۇشۇ يېقىنقى زامانلاردا مەتبۇئاتلارغا ئاشكارىلانغان شىنجاڭ ساقچى ئارخىپلىرى ۋە شۇنداقلا بۇنىڭدىن بۇرۇنقى ۋاقىتلاردا مەتبۇئاتلارغا ئاشكارىلانغان خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭكى بۇ جازا لاگېرى سىياسىتى ھەققىدىكى بەلگىلىمىلىرى، تۈزۈملىرى ۋە شۇنداقلا بۈگۈنكى بۇ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى ۋە جازا لاگېرى سىياسىتىنىڭكى باش تەشكىللىگۈچىسى پىلانلىغۇچىسى قاتىل شى جىنپىڭنىڭكى بۇ ھەقتە قىلغان نۇتۇقلىرى ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش بىر تۈركۈم پولاتتەك پاكىتلار ئالدىدا خەلقئارا جامائەت خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭكى ئاتالمىش قايتىدىن تەربىيەلەش سىياسىتىنى تونۇپ يېتىشىگە تۈرتكە بولدى. مۇشۇ ئاشكارىلانغان ئىسپاتلاردىن خەلقئارا جەمئىيەت ئەمەلىيەتتە خىتاينىڭكى قايتا تەربىيەلەش سىياسىتىنىڭ دۆلەت تېررورىزمى ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىقتىن دېرەك بېرىدىغانلىقىنى تونۇپ يەتتى. شۇڭلاشقا بۇ قېتىم خىتاي باش ئەلچىسىنىڭكى تەيۋەن خەلقىگە قىلغان بۇ قايتىدىن تەربىيەلەش خىتابى چىققاندىن كېيىن خەلقئارا جەمئىيەت تەيۋەن خەلقىنىڭ بېشىغىمۇ خۇددى ئۇيغۇر خەلقىنىڭ بېشىغا كەلگەندىكىدەك ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە دۆلەت تېررورىزمىنىڭكى كېلىدىغانلىقىنى پەملىگەن بولغاچقا بۈگۈنكىدەك بۇنى چوڭ غۇلغۇلا قىلىشىغا سەۋەب بولدى دېيەلەيمىز.
چېگراسىز مۇخبىرلار تەشكىلاتى فرانسىيە شۆبىسىنىڭ رەئىسى پېررى ھاسكى خىتاي بىلەن دېموكراتىك دۆلەتلەرنىڭ ئىدېئولوگىيەلىك پەرقى ناملىق ئوبزورىدا مۇنداق يازغان لۇ شايېنىڭ فرانسۇزچىسى خېلىلا ياخشىكەن بىراق مېنىڭ قارىشىمچە ئۇ قايتا تەربىيىلەش دېگەن بۇ سۆزنىڭ غەرب جامائىتىگە بېرىدىغان زەربىسىنى ياخشى ئاڭقىرالمىغان بۇ ئىنتايىن ۋەھشىي، ئاپەت خاراكتېرلىك باياندۇر. خىتاينىڭ فىرانسىيە تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى لۇ شايېنىڭ بىز تەيۋەننى بىرلىككە كەلتۈرگەندىن كېيىن قايتا تەربىيەلەش ئېلىپ بارىمىز دېگەن بۇ سۆزى خىتاينىڭ قايتا تەربىيەلەش نامىدىكى جازا لاگېرلىرى سىياسىتىنىڭ قۇربانىغا ئايلانغان مۇھاجىرەتتىكى لاگېر شاھىتلىرىنىڭمۇ كۈچلۈك دىققىتىنى تارتقان. فىرانسىيەدە ياشايدىغان لاگېر شاھىدى گۈلباھار جېلىلوۋا بۇ ھەقتە ئۆز قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ ئۆتتى.
ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى بەشىنچى ئاينىڭ يىگىرمە ئىككىسى ئۈرۈمچى شەھەردىن مېنى پولىسلار تۇتۇقلاپ، تېررورىست دەپ بىر يىل ئۈچ ئاي ئون كۈن ئېغىر جازا لاگېرلاردا كانشوسودا يېتىپ چىقتىم. خىتايلار بىزنىڭ ۋەتىنىمىزدىن چىقىپ كەتسۇن، لاگېرلارنى تاقىۋەتسۇن، ئۇيغۇر مىللىتىم ئەركىن ياشىسۇن، ئۇيغۇرلار تېررورىست ئەمەس. خىتاي ئۆزى تېررورىست. پۈتكۈل دۇنيا بىلىدۇ خىتاينىڭ يالغانچى ئىكەنلىكىنى. ئامېرىكا ۋە سەككىز دەۋلەت ئۇيغۇرلارغا خىتايلار ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ دېگەن قارارلارنى چىقاردى. بىز ۋەتەننىڭ سىرتىدا ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلار ھەرگىز بېرىۋاتقان گۇۋاھلىقلاردىن توختاپ قالمايمىز. خىتاينى سوتقا تارتىمىز. خىتاي جاۋاب بېرىدۇ ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئۈچۈن.
ھەربىي مانېۋىر تەيۋەن كىرىزىسنى پەيدا قىلدى ھەمدە خىتاينىڭ چەت ئەللەردىكى ئەلچىلىرىگە ئاسان قۇتۇلالمايدىغان بىر ئورا كولاپ بەردى ناملىق خەۋەردە بايان قىلىنىشىچە، فىرانسىيە خەلقئارا مۇناسىۋەتلەر ئىنستىتۇتى ئاسىيا تەتقىقات مەركىزىنىڭ مۇدىرى مارك يولىننى تاراتقۇلارنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا مۇنداق دېگەن. بۇ بايانلار يالغۇز بىر قىسىم فرانسىيەلىكلەرگە خىتاينىڭ تەيۋەنگە بولغان غەرىزىنى ئاشكارىلاپ بېرىش بىلەنلا چەكلەنمەيدۇ. بۇ بەلكىم خىتاي باش ئەلچىسىنىڭ ئۆزىنىڭ ۋە خىتاينىڭ ئوبرازىنى قايتىدىن تىكلەش يولىدىكى ستراتېگىيىلىك خاتالىقى بولۇشى مۇمكىن. بۇ قايتا تەربىيەلەش دېگەن گەپ كىشىلەرگە ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى، سوۋېتلار ئىتتىپاقى ۋە ماۋزېدۇڭ دەۋرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئازابلىق بىر تارىخنى ئەسلىتىدۇ. ئەڭ ئاخىرقى قېتىملىق قايتا تەربىيەلەش بولسا خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى ئۇيغۇرلارغا قارىتا يۈرگۈزۈۋاتقان قايتا تەربىيەلەشلىرىدۇر. خىتاي ھاكىمىيىتى ئاتالمىش تەربىيەلەش ئارقىلىق ئۆزگەرتىشنى ئاشكارا تەرغىب قىلماقتا. خىتاي باش ئەلچىسىنىڭ تەيۋەننى بىرلىككە كەلتۈرۈپ، تەيۋەنلىكلەر ئۈستىدىن قايتا تەربىيەلەش ئېلىپ بارساق، ئۇلار ۋەتەنپەرۋەرلەرگە ئۆزگىرىدۇ دېگەن سۆزى بەلكىم ئۇنىڭ ئەڭ ناچار سۆزى بولۇشى مۇمكىن. بۇ سۆز فرانسىيە جامائىتىگە نىسبەتەن ئىنتايىن شۈركىنەرلىك بىر بايانات بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. بۇ، زورلۇق ۋاسىتىلىرى ئارقىلىق ئىنسانلارنىڭ ئىدىيەسىنى ئۆزگەرتىشتىن دېرەك بېرىدۇ. بۇ يالغۇز ھاكىممۇتلەقلىق بولۇپلا قالماي، بەلكى يەنە مۇستەبىتلىكتۇر. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى باياناتچىسى دىلشات رېشىتنىڭ بىلدۈرۈشىچە، خىتاي دىپلوماتى لۇ شايېنىڭ سۆزلىرى خەلقئارا مەتبۇئاتلاردا ھازىرمۇ قىزىق نۇقتا تەرىقىسىدە تارقىلىۋاتقان بولۇپ، دۇنيا جامائىتى خىتاي باش ئەلچىسىنىڭ بۇ بايانلىرىدىن خىتاينىڭ تاجاۋۇزچىلىق قارا نىيىتىنى يەنىمۇ چوڭقۇر چۈشىنىپ يەتكەن.
مەتبۇئاتلاردا ھازىرمۇ قىزىق بىر تېما بولۇۋاتىدۇ. ئۇنىڭ سۆزلىرى خىتاينىڭ تاجاۋۇزچىلىق، قارا نىيەتتىن ۋاز كەچمەيدىغانلىقىنى دۇنياغا يەنە بىر قېتىم ئىسپاتلاپ بەردى. ئەلبەتتە، يالغۇزلام شەرقىي تۈركىستان خەلقى ئەمەس، خوڭكوڭلۇقلار ۋە تەيۋەنلىكلەرمۇ مۇشۇ جازا لاگېرىنىڭكى تەھدىتىگە يولۇقۇۋاتقانلىقىنى ئە دۇنيا تېخىمۇ ياخشى چۈشەندى.
خەۋەردە تەسۋىرلىنىشىچە، ياۋروپا پارلامېنتى خەۋپسىزلىك ۋە دۆلەت مۇداپىئە كومىتېتىنىڭ رەئىسى ناتالي لويزيا ئۆزىنىڭ توىتتېر ھېسابىدا مۇنداق يازغان، پېلوسىنىڭ تەيۋەن زىيارىتىدىن نەپرەتلەنگۈچىلەرگە مېنىڭ بېرىدىغان تەكلىپىم، ئۇلار بۇ نەپرەتلىرىنى خىتاي باش ئەلچىسىنىڭ بىمەنە سۆزلىرى ئۈچۈن ساقلاپ قويسۇن. ئۇ تەيۋەن خەلقىنىڭ ئىرادىسىگە قارىماي تەيۋەننى زورلۇق بىلەن بىرلىككە كەلتۈرىدىغانلىقىنى ھەمدە ئۇلارنى قايتا تەربىيىلەيدىغانلىقىنى ئېيتتى بۇ ئىنساننىڭ ھەقىقەتەنمۇ نەپرىتىنى قوزغايدۇ بېلگىيىنىڭ سابىق باش مىنىستىرى ياۋروپا پارلامېنتى ئەزاسى گۇي فېرخوفشتات مۇنداق دېگەن مۇستەبىت ھاكىمىيەتلەر خەلقنىڭ ئەركىنلىك قوينىدا ياشىشىنى قوبۇل قىلالمايدۇ ھەتتا تەسەۋۋۇرمۇ قىلالمايدۇ ئۇلار باستۇرۇشقا ۋە مېڭە يۇيۇشقا ئۇرۇنىدۇ تەيۋەن، ئۇكرائىنا، ياۋروپا ئاگاھ بولۇشلىرى لازىم. ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى چىرىكلىككە قارشى تۇرۇش بۆلۈمىنىڭ مەسلىھەتچىسى پاول ماستارو بولسا، ئىرقىي قىرغىنچىلىق، قايتا تەربىيەلەش، ئەمگەك بىلەن ئۆزگەرتىشلەر مۇستەبىت ھاكىمىيەتلەرنىڭ يېڭى ئەسرىدە پۈتۈنلەي نورمال ھادىسىگە ئايلىنىپ قالدى، دېگەن گېرمانىيىدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.
خىتاي دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ خىتاينىڭ كۈنسېرى تەرەققىي قىلىۋاتقانلىقىنى كۈچەپ تەشۋىق قىلىۋاتقان بىر پەيتتە خىتايدا قايتا ئەۋج ئېلىۋاتقان كورونا ۋىرۇسى خىتاي ئىقتىسادىنىڭ چېكىنىشى ۋە تەيۋەن مەسىلىسى قاتارلىق بىر قاتار سەزگۈر مەسىلىلەر ئوتتۇرىغا چىققان بۇلار ئۆز نۆۋىتىدە يەنە خىتاينىڭ ئۇزۇن مۇددەتلىك كىرىزىسقا دۇچ كېلىۋاتقانلىقىدىن بېشارەت بەرمەكتە بۇ ھەقتە مۇخبىرىمىز نۇرئىمان ئىشلىگەن تەپسىلىي خەۋەر دىققىتىڭلاردا بولىدۇ ئۆتكەن يىلى خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ خىتاي كومپارتىيىسى قۇرۇلغانلىقىنىڭ يۈز يىللىقىنى تەبرىكلەش ۋە كەڭ كۆلەملىك كورونا ۋىرۇسىنى كونترول قىلىش مۇراسىمىدا خىتاينىڭ تەرەققىيات يولىدا ئىشەنچ بىلەن ئىلگىرىلەۋاتقانلىقىنى جاكارلىغان ئىدى خىتاي باش مىنىستىرى لى كېچياڭ بۇ يىل بەشىنچى ئايدا خىتاي ئىقتىسادىنىڭ ئېشىشى ۋە ئىشسىزلىقنى تۈگىتىش ھەققىدە نۇتۇقلار سۆزلىگەن ئەمما خىتاينىڭ ئىستاتىستىكا ئىدارىسىنىڭ بۇ يىل يەتتىنچى ئايلىق سانلىق مەلۇماتلىرىغا قارىغاندا خىتايدىكى ياشلارنىڭ ئىشسىزلىق نىسبىتى ئون توققۇز پۈتۈن ئوندىن ئۈچ پىرسەنتكە يەتكەن ئۇنىڭ ئۈستىگە شى جىنپىڭ كورونا ۋىرۇسىنى نۆلگە چۈشۈرۈش سىياسىتىنى قاتتىق ئىجرا قىلىشنى تەلەپ قىلغان بولۇپ شاڭخەينى ئۆز ئىچىگە ئالغان خىتايدىكى نۇرغۇن چوڭ شەھەرلەر تولۇق ياكى قىسمەن قامال قىلىنغان پۇقرالارنىڭ نورمال خىزمەت قىلىشى ۋە ھايات كەچۈرۈشى توسقۇنلۇققا ئۇچرىغانلىقتىن ھۆكۈمەتنىڭ سىياسىتىگە بولغان نارازىلىقى كۈنسېرى كۈچەيگەن ئامېرىكىدىكى خىتاي ئىشلىرى مۇتەخەسسىسلىرىدىن گوردون چاڭ ئەپەندى بۇ ھەقتە رادىيومىزغا سۆز قىلىپ مۇنداق دېدى

خىتاينىڭ سىياسىي سىستېمىسى ئەمەلىيەتتە مەغلۇپ بولغان بىر سىياسەتچىنى مۇكاپاتلاۋاتىدۇ. خىتاينىڭ مەسىلىسى شۇ يەردىكى، خىتاي كومپارتىيىسى پۈتۈن كۈچى بىلەن تەشۋىقاتقا تايانماقتا، ئەمما كىشىلەر بەرىبىر ھەقىقەتنى كۆرىدۇ. ھازىر كىشىلەرنىڭ ئىقتىسادىي ئەھۋالى ناچارلىشىۋاتىدۇ. كورونا ۋىرۇسنى يوقىتىش سىياسىتى بويىچە پۈتۈنلەي قامال قىلىنغانلىقتىن، پۇقرالار نارازى بولۇۋاتىدۇ. مەسىلىلەر بىرنىڭ كەينىدىن يەنە بىرى چىقىۋاتىدۇ. خىتاي مەسىلىنى خالىغىنىچە بۇرمىلاپ كۆرسىتىشكە ئۇرۇنسىمۇ، ئەمما كىشىلەر ھامان رېئاللىقنى كۆرەلەيدۇ.
خىتاينىڭ دۆلەت ئىچى ۋە سىرتىدىكى مەسىلىلىرى كۆپەيگەنسېرى ئۇيغۇر رايونىدا كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىپ لاگېرلارغا سولاش، يۇقىرى تېخنىكىلىق نازارەت ۋە قالايمىقان تۇتقۇن قىلىشنىڭ زىيانكەشلىكىگە ئۇچراۋاتقان ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەزىيىتى تېخىمۇ ناچارلاشقان. خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى ۋە ئاخبارات ۋاسىتىلىرى خىتايغا قارىتا دىققەتنى تېخىمۇ كۈچەيتكەن بولۇپ خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرى ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ جاۋابكارلىقىنى سۈرۈشتە قىلىشنى جىددىي تەلەپ قىلماقتا تۈركىيە ھاجەتتەپە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى ئىستراتېگىيە مۇتەخەسسىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەم ئەپەندى شى جىنپىڭنىڭ يۈرگۈزۈۋاتقان سىياسەتلىرى ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى خىتاي كوممۇنىست پارتىيىسى ئىككى مىڭ يەتتىدە شى جىنپىڭنى ئىزباسار قىلىپ تاللىغان ئۇ تاللاشنىڭ سەۋەبىمۇ مۇشۇ پارتىيىگە سادىق بولىدۇ دەپلا چۈشەنگەن. يەنى پارتىيىنى ياشىتىدۇ دەپ. ئەمما شى جىنپىڭ مۇشۇ ئىككى مىڭ ئون ئۈچتىن بېرى ئېلىپ بارغان سىياسەتلىرى ھەممىسى پارتىيىغا بىر زىيان ئېلىپ كېلىۋاتىدۇ ۋە شۇنداقلا پارتىيىنىڭ باشقۇرۇۋاتقان دەۋلەتكىمۇ زىيان بېرىپ كېلىۋاتقىنى مالۇم ھازىر. شى جىنپىننىڭكى ھاكىمىيەت كېلىشىندە خىتاينىڭكى ئەڭ كۈچلۈك ۋاقتىتى. نۇرغۇن دەۋلەتلەر خىتاي بىلەن دوست بولىمىز دەپ، بولۇپمۇ غەرب دەۋلەتلەر شۇنداق قىلىۋاتقان بىر ۋاقتىدا شى جىنپىن ئوتتۇرىغا چىقتى. شى جىنپىن ئۇنىڭدىن كېيىن بۇ كۈچلەنگەن خىتاينىڭكى ئەھۋالىغا قاراپ، خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ قۇرۇلغىنىنىڭ يۈزىنچى يىلىندا خىتاي مۇشۇ پۈتۈن جاھاننىڭكى ئەڭ قۇدرەتلىك دەۋلەت بولىدۇ دەپ ئاشۇ سىزىقنى سىزىپ بەرگەن. شۇنىڭغا شى جىنپىڭ بۇنداق بىر ئەھۋالدا ئۆزىنى بىلمەسلىك پسىخولوگىيە كىرگەندەكلا بۇ ژاپونىيە بىلەن سەنكاكۇ تالىشىمەن دەپ بىر مەزگىل جېدەل چىقاردى. فىلىپپىن بىلەن بىر مەزگىل دېڭىز چېگراسى مەسىلىسىندە تالاش-تارتىش قىلدى، خەلقئارادىكى قائىدىلەرگە بوي سۇنمايدىغانلىقىنى كۆرسەتتى. تەيۋەنغىمۇ داۋاملىق مۇشۇنداق بېسىم ئىشلىتىپ كەلدى. خوڭكوڭغا بېرىلگەن سۆزنى بىر تارىخىي بىر قەغەز دەپ، ئۇنىڭدىن كېيىن خوڭكوڭنى ئەللىك ژىل توشمايلا ئۆزى بىلگەندەك بىر سىياسەتكە ئايلاندۇرۇۋالدى. ئەڭ خىتاينىڭكى ئوبرازىنى، ئىناۋىتىنى بۇزغان ئەڭ چوڭ ئىش بولسا، شى جىنپىڭنىڭ شەرقىي تۈركىستاندا ئېلىپ بارغان بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىق، زۇلۇم سىياسىتى. يەنى ژىغىپ كەلگەن چاغدا شى جىنپىڭنىڭكى ۋاقتىدا، مانا ما يېقىنقى يىللاردا ھەم ئىقتىساد ناچارلىشىۋاتىدۇ، ھەمدە بۇ ئۆزىچە ۋىرۇسكا قارشى نۆل سىياسەتنى ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ. بۇ ئەسلىندە بۇ خىتاينىڭكى زوراۋانلىق سىياسىتىنىڭكى بىر خىل كۆز قاراش. خىتاينىڭ زېھنىيەتى مۇشۇ.
ئامېرىكا بىلەن خىتاينىڭ مۇناسىۋىتى كۈنسايىن جىددىيلىشىۋاتقان. خىتاي تەيۋەن مەسىلىسىدە ئامېرىكىغا قاتتىق قۇرۇق پوپوزا كۆرسىتىۋاتقان بىر مەزگىلدە، يەنى ئىككىنچى ئاۋغۇست كۈنى ئامېرىكا ئاۋام پالاتا رەئىسى نەنسى پېلوسى خانىم تەيۋەننى زىيارەت قىلغانىدى. ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرىمۇ سەككىزىنچى ئاينىڭ ئون تۆتىنچى كۈنى تەيۋەنگە يېتىپ بارغان بولۇپ ئۇلار ئىككى كۈنلۈك زىيارىتىنى باشلىغان بۇنىڭ بىلەن خەلقئارادا خىتاينىڭ قۇرۇق تەھدىتلىرىنىڭ كارغا كەلمەيدىغانلىقى ئاشكارا بولۇپ بۇ ھەقتە قاتتىق مۇنازىرىلەر ئوتتۇرىغا چىقىشقا باشلىغانىدى مەلۇم بولۇشىچە بېيجىڭ دائىرىلىرى تەيۋەن ھەققىدە ئېلان قىلغان ئاق تاشلىق كىتابىغا بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان ئۈچىنچى يىلى ۋە ئىككى مىڭىنچى يىلى تەكىتلىگەن بىرلىككە كېلىش سۆزىنى كىرگۈزگەن خىتاينىڭ يىگىرمە ئىككى يىلدىن كېيىن ئېلان قىلغان ئاق تاشلىق كىتابىنىڭ ئەڭ يېڭى نۇسخىسىدا ئىلگىرىكى نۇسخىلاردا تىلغا ئېلىنغان بېيجىڭ تەيۋەنگە ئەسكەر ياكى مەمۇرىي خادىم ئەۋەتمەيدۇ دېگەن قۇرلار چىقىرىۋېتىلگەن كۆزەتكۈچىلەر شى جىنپىڭنىڭ يىللاردىن بۇيان تەستە قولغا كەلتۈرگەن ئورنىنى مۇستەھكەملەش ۋە خىتاينىڭ تەيۋەننى بىرلىككە كەلتۈرۈشتەك سىياسىي نىشانىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن نۇرغۇن خاتالىقلارنى ئۆتكۈزۈۋاتقانلىقىنى تەكىتلىمەكتە گوردىن چاڭ ئەپەندى بۇ ھەقتە يەنە مۇنداق دېدى
ئامېرىكا ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقى خىتايغا بولغان كۆز قاراشلىرىنى قايتىدىن كۆزدىن كۆچۈرۈشكە باشلىدى نەچچە يىل بۇرۇن خىتاي بىلەن ھەمكارلىشىشنى ئويلىشىۋاتقان دۆلەتلەر شى جىنپىڭنىڭ يۈرگۈزۈۋاتقان سىياسەتلىرى تۈپەيلىدىن خىتايغا قاراتقان سىياسەتلىرىنى قايتىدىن ئويلىشىۋاتىدۇ بۇ خىل قايتا ئويلىشىش تېخىچە بەك ئۈنۈمىنى كۆرسەتمىدى.

ئەركىن ئەكرەم ئەپەندىمۇ بۇ ھەقتە گوردىن چاڭ ئەپەندى بىلەن ئوخشاش پىكىردە بولۇپ، ئۇ خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭنىڭ بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشىدا يولغا قويغان خاتا سىياسەتلىرىنىمۇ ئەسكەرتىپ ئۆتتى. ئۇ يەنە مۇنداق دېدى.
ئىككى مىڭ ئون ئۈچتە يىپەك يولى ستراتېگىيىسى دېگەن بىر ستراتېگىيەنى ئوتتۇرىغا قويدى. يەنى دۇنيانى بىرئاز چۆچۈتۈپ قويدى. چۈنكى بۇنىڭكى ئاخىرى بېرىپ ئەپقاچ دېگەن بۇ ئىككى مىڭ قىرىق توققۇزدا جاھانگىر دەۋلەت بولۇشنىڭ ئاساسىنى قۇرۇشنىڭكى بىر سىياسىتى بۇ. خىتاي بۇلارنى قىلىپ كېلىۋاتاتتى، ئەمما بۇنىڭغا ئىسىم قويدى. ئىسىم قويغاندىن كېيىن دۇنيا دىققەت قىلىشقا باشلىدى. ئىككى مىڭ ئون ئالتىدىن باشلاپ بىز غەربنىڭكى مەدەنىيىتىنى تونىمايمىز، غەربنىڭكى مائارىپ تۈزۈمىنى تونىمايمىز، بىز غەربلەرنىڭ قىممەت قاراشلىرىنى تونىمايمىز، ئۇ غەربلىقلار قىممەت قاراش جەھەتتىن بىزگە دەرس بەرمىسۇن، ئۇلار كىمكى؟ دېگەندەك قاتتىق گەپلەرنى دېيىشقىمۇ باشلىدى. يەنى غەربكە دۈشمەنلىكنى بالدۇر باشلىدى. خىتاي بۇ قىيىنچىلىقلارنىڭ بەدىلىنى ئۆتەۋاتىدۇ. شۇنىڭغا بۇ شى جىنپىڭنىڭكى قىلمىشلىقلىرى ئەسلىندە بۇنىڭ رەقىبلىرى ئۈچۈن، ھەتتا شەرقىي تۈركىستانلىقلار ئۈچۈن بىر ئىمكان يارىتىپ بېرىۋاتىدۇ. يەنى خىتاينىڭكى خاتاسى، خىتاينىڭ رەقىبى بولسۇن، شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلىرى بولسۇن، بۇلار ئۈچۈن بىر پۇرسەت. مۇتەخەسسىسلەر ئاتمىش توققۇز ياشلىق شى جىنپىڭنىڭ يۈرگۈزگەن شۇنچە كۆپ خاتا سىياسەتلىرىگە قارىماستىن، ئۇنىڭ كەلگۈسى بىر نەچچە ئاي ئىچىدە ئۆتكۈزۈلىدىغان خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ يىگىرمىنچى قۇرۇلتىيىدا خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ باش سېكرېتارلىق ۋە خىتاي دۆلەت رەئىسلىك ۋەزىپىسىگە مۇددەتسىز ئولتۇرۇشنىڭ مۇمكىنلىكىنى ئىلگىرى سۈرمەكتە. بۇ پروگراممىنى نۇرىمان تەييارلىدى. ئون تۆتىنچى ئاۋغۇست كۈنى كانادانىڭ مونترېئال شەھىرىدە مىللەتلەر دوستلۇق فېستىۋالى ئۆتكۈزۈلگەن. ئەللىك بەش دۆلەت ۋە مىللەت ۋەكىللىرى ئىشتىراك قىلغان بۇ چوڭ فېستىۋالغا ئۇيغۇرلارمۇ مىللىي كىيىملىرىنى كىيىپ، قوللىرىدا كۆك بايراقنى كۆتۈرگەن ھالدا قاتناشقان. بۇ ھەقتە تۈركىيەدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىم تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى دۇنيا مىقياسىدا كورونا ۋىرۇسى يامراشقا باشلىغاندىن كېيىن يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش يۈزىسىدىن نۇرغۇن دۆلەتلەر جىددىي ھالەت ئېلان قىلىپ ئاممىۋى پائالىيەتلەرنى چەكلىگەن ئىدى بۇ ياز نۇرغۇن دۆلەتلەردىكى كوللېكتىپ بايرام پائالىيەتلىرى ھەر تۈرلۈك فېستىۋاللار قايتا جانلىنىشقا باشلىدى. ئون تۆتىنچى ئاۋغۇستتا كانادانىڭ مونترېئال شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن مىللەتلەر دوستلۇق فېستىۋالىغا ئۇيغۇرلارمۇ قاتنىشىپ، مىللىي روھىنى نامايان قىلغان. ئون مىڭدىن ئارتۇق ئادەم ئىشتىراك قىلغان بۇ فېستىۋالدا بۇ نۆۋەت ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي ئەنئەنىلىرى كۆرسىتىلگەن. ئۇيغۇر سەنئەتچى رىدا ئابلىمىت ئەپەندى شېئىرىنى نۇرمەمەت ئەركى يازغان مۇزىكىسىنى ئابدۇرېھىم ھېيت ئىجاد قىلغان، پەخىرلەن دۇنياغا مەخمۇت ۋەتىنى دېگەن ناخشىنى ئورۇنلاپ، تاماشىبىنلارنىڭ زور ئالقىشىغا ئېرىشكەن. ئىگىلىشىمىزچە، مەزكۇر فېستىۋال كانادانىڭ مونترېئال شەھىرىدە ئۇزۇن يىلدىن بۇيان ھەر يىلى سەككىزىنچى ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدا بىر كۈن داۋام قىلىپ كەلمەكتە ئىكەن. بۇ كۆپ خىل مەدەنىيەتلەرنى تونۇشتۇرۇش فېستىۋالىغا بۇ يىل تەخمىنەن ئەللىك بەش دۆلەت ۋە مىللەت قاتناشقان بولۇپ، ئۇيغۇرلار بۇ فېستىۋالدا مىللىي كىيىم كېچەكلىرىنى كىيىپ، قوللىرىدا كۆك بايراقنى كۆتۈرگەن ھالدا پاراتتىن ئۆتۈپ، ناخشا ئورۇنلاپ، ئۇيغۇر مىللىي روھىنى نامايان قىلغان. بۇ ھەقتە تېلېفون زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان رىدا ئابلىمىت ئەپەندى بۇ پائالىيەتتە ئۇيغۇر مىللىي روھىنى نامايان قىلغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى. بۇنىڭدا كۈندۈزلۈكى ھەر مىللەت ئۆزىنىڭكى كىيىم-كېچەكلەرنى كىيىپ، ئۆزىنىڭكى بايراقلىرىنى ئاسماندا لەپىلدىتىپ، مىللىي بۇ مىللەتلەرنىڭ روھىنى نامايىندە قىلغان بولدى. شۇنىڭ بىلەن بىرلىكتە بىزمۇ ئۆزىمىزنىڭكى ئىپتىخارلىق ئاي يۇلتۇزلۇق كۆك بايرىقىمىزنى ئاسماندا لەپىلدىتىپ، ئۇيغۇرلارغا ۋاكالىتەن، شەرقىي تۈركىستانلىقلارغا ۋاكالىتەن بىزمۇ ئۆزىمىزنىڭ مىللىي روھىنى نامايان قىلغان بولدۇق، جاسارىتىنى نامايان قىلغان بولدۇق ھەمدە ئۆزىمىزنىڭ مىللىي ئۆرپ-ئادىتىنى، كىيىملىرىنى كىيىش ئارقىلىق پەرزەنتلىرىمىزنى بىرلىكتە پاراتتىن ئۆتكۈزۈپ، ئىپتىخارلىق تۇيغۇسى بىلەن ھەر بىر مىللەتكە ئۆزىمىزنىڭكى جاسارىتىنى نامايان قىلغان بولدۇق.
مەلۇم بولغىنىدەك ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى ھازىر دۇنياغا بىلىنگەن بولۇپ، بۇنداق بىر پەيتتە بۇ فېستىۋالدا ئۇيغۇرلارنى كۆرگەن كىشىلەر ئۇلارغا ھېسداشلىق قىلغان. رىدا ئابلىمىت ئەپەندى بۇ ھەقتە توختىلىپ. مۇنداق دېدى.
ھەمدە بىر قېرىندىشىمىزنىڭكى بايراقنى يانىدا لەپىلدىتىشىپ تۇرۇشى ئارقىلىق سەھنىدىن باشتىن ئاخىرغىچە بۇ ناخشىنى ئورۇنداش جەريانىدا پەرزەنتلىرىمىزگە بولغان مېھرى مۇھەببىتىمىز بىلەن بۇ مىللەتنىڭكى روھىنىڭ سۇنمايدىغىنىنى بۇ قىرغىنچىلىقلار بىلەن بۇ مىللەتنىڭكى روھىنى سۇندۇرۇپ بولالمايدىغىنىنى پۈتۈن دۇنياغا جاكارلىغان بولدۇق ئۇيغۇرنىڭ سۇنماس روھىنى ھەر مىللەتلەر بىزنىڭ تىلىمىزدىن بىزنىڭكى ھەر بىر ئورۇندىغان ناخشىلىرىمىزدىن ئۇ يەردە شۇنى ھېس قىلغان بولدى ھەمدە بىزگە ناھايتى مەدەت قىلىپ ئالقىشلارنى ياراتقان بولدى.
نوپۇسى كۆپ مىللەتتىن تەركىپ تاپقان كانادادا يازلىرى فېستىۋال ۋە بايراملار كۆپ ئۆتكۈزىلىدىغان بولۇپ، ئۇيغۇرلارنى تونۇشتۇرۇش ئۈچۈن ناھايتى كۆپ پۇرسەتلەر بار ئىكەن. كانادا شەرقىي تۈركىستان جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى تۇيغۇن ئابدۇۋەلى ئەپەندى كانادادىكى ئۇيغۇرلارنىڭ كېيىنكى يىللاردا بۇ خىل پۇرسەتلەردىن ياخشى پايدىلىنىۋاتقانلىقىنى، ئۇيغۇر مەسىلىسى خەلقئارالاشقان بۈگۈنكى كۈندە بۇنىڭدىن كېيىن تېخىمۇ ياخشى پايدىلىنىش كېرەكلىكىنى تەكىتلىدى. ئۇ مۇنداق دېدى.
كانادا كۆپ مىللەت، كۆپ دىن، كۆپ تىلدىن تەركىپ تاپقان، كۆچمەنلەرنىڭ جەننىتى دەپ ئاتىلىپ كېلىۋاتقان بۇ يەرگە كەلگەن كۆچمەنلەر ھېچقانداق ئىرقىي كەمسىتىشكە ئاياق ئاستىغا ھاقارەتلەشكە ئۇچرىمايدىغان، ئۆزىنىڭ ۋەتىنىدىنمۇ ئەركىن ياشايدىغان بىر دۆلەت بار. بۇ دۆلەتنى قانچە ماختىسام، تەرىپلىسەم ئاز بولۇپ قالىدۇ. بۇ دۆلەتتە تەخمىنەن ئۈچ مىڭدىن ئارتۇق مىللەت بار. شۇڭا بۇ مىللەتلەر ھەر يىلى يەتتىنچى ئاي، سەككىزىنچى ئاي، توققۇزىنچى ئايلاردا، ھەپتىنىڭ ئاخىرى، جۈمە، شەنبە، يەكشەنبە كۈنلىرى ئۆزىنىڭكى مۇشۇ مەدەنىيەت، سەنئەت، تاماق، قول ھۈنەرۋەنچىلىككە ئائىت مۇشۇ ئۆزىنى تونۇشتۇرىدىغان پەستىۋاللارغا قاتنىشىپ، ئۆزىنى تونۇشتۇرۇپ كەلمەكتە. كانادادا ياشىۋاتقان ئۇيغۇرلارمۇ مەيلىڭ مونترېئالدا بولسۇن، مەيلىڭ لوندوندا بولسۇن، مەيلىڭ ۋانكوۋېر، ئېدمونتون، كالگرى ياكى تورونتو، مىسسىساگا ئەتراپتىكى ئۇيغۇرلار بولسۇن، ھەر يىلى پەستىۋاللاردا قولىدىن كېلىشىچە ئۆزىنىڭكى قۇربى يەتكەن شارائىت ھەر خىل شەكىلدە شۇ ئۇيغۇرلارنىڭكى مەدەنىيەت، سەنئەت، يېمەك ئىچمەك كىيىم كېچەك قول ھۈنەرۋەنچىلىككە ئائىت تارىخىي مىراسلىرىنى تونۇشتۇرۇپ كەلمەكتە.
رىدا ئابلىمىت ئەپەندىنىڭ ئېيتىشىچە، بۇندىن تۆت يىل بۇرۇنقى مەزكۇر فېستىۋالدا خىتايلار ئۇيغۇرچە كىيىم كىيىپ پاراتتىن ئۆتۈپ، كانادادىكى ئۇيغۇرلارنىڭ نارازىلىقىغا ئۇچرىغان ئىكەن. ئۇ بۇ ھەقتە توختالدى.
بۇنىڭدىن ئۈچ تۆت يىللار بۇرۇن بۇ يەردە ئۆتكۈزۈلگەن يەنە مۇشۇنداق مىللەتلەر دوستلۇق پائالىيىتىدە خىتايلار ئۇيغۇرلارنىڭ كىيىمىنى كىيىپ ناھايىتى غەلىتە ھالەتتە مۇشۇ ئۇيغۇرلار دەپ دۇنياغا ئۇيغۇرلارنىڭكى خاتا بولغان ھەقىقىي ئۇيغۇر بولمىغان بىر خىل شەكىلدە خىتايلارغا كىيىملىرىنى كىيگۈزۈپ پاراتتىن ئۆتكەن بولدى بىز شۇ ۋاقتا ناھايىتى غەزەپلەندۇق. رىدا ئابلىمىت ئىككى مىڭ بىرىنچى يىلى سەنئەت مەكتەپنى مۇزىكا ئىلمى كەسپىنى پۈتتۈرۈپ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى سەنئەت بۆلۈمىنىڭ مۇزىكا، سۈرەت تەھرىرى قاتارلىق خىزمەتلەرنى ئىشلىگەن. مەزكۇر ئىدارىدە ئىككى مىڭ ئون ئىككىنچى يىلغىچە ئىشلەپ، ئىككى مىڭ ئون ئىككىنچى يىلدىن باشلاپ چەت ئەلدە ياشىماقتا. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.

ئاتمىش تۆت يىللىق قىسقىغىنە ھاياتىغا بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇزىنچى يىللاردىكى خوتەن ئىنقىلابىنىڭ يولباشچىلىقىنى شەرقىي تۈركىستان تارىخىدىن ئىبارەت بۈيۈك بىر ئابىدە ئەسەرنىڭ مۇئەللىپلىكىنى خىتاي تارىخچىلىرى بىلەن بولغان مۇرەسسەسىز قەلەم كۈرەشلىرىنى شۇنداقلا مۇھاجىرەتتىكى ۋەتەن داۋاسىنىڭ مۇشەققەتلىك جەريانلىرىنى سىغدۇرغان بۇ كىشى ۋەتىنىگە تۇتاشقان ئارمانلىرى ئىلكىدە بۇ دۇنيا بىلەن ۋىدالىشىدۇ

بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز ئۈچىنچى يىلى تۆتىنچى ئايغا كەلگەندە خوتەن شەھىرى ۋە ئەتراپتىكى ناھىيەلەر خوتەن قوزغىلاڭچىلىرى تەرىپىدىن ئازاد قىلىنىدۇ مۇھەممەد ئىمىن بۇغرا رەھبەرلىكىدىكى مەخپىي ئىنقىلابىي تەشكىلاتنىڭ باش ئورگىنى قاراقاشتىن خوتەن ئىلچىغا يۆتكەپ كېلىنىدۇ شۇنداق قىلىپ تۆتىنچى ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدا شەرقىي تۈركىستان مىللىي ئىنقىلابىنىڭ تۇنجى ھاكىمىيەت مېۋىسى بولغان خوتەن ئىسلام ھۆكۈمىتى رەسمىي قۇرۇلىدۇ شەرق ۋە غەرب ئىككى يۆنىلىش بويىچە غەلىبە سېرى ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان خوتەن قوشۇنلىرى شۇ يىلى ئالتىنچى ئاينىڭ ئون يەتتىنچى كۈنىگە كەلگەندە يەركەن شەھىرىنى ئىشغال قىلىدۇ بۇنىڭ بىلەن شەرقتە چەرچەن چاقىلىقتىن غەربتە يەركەن دەرياسىنىڭ يېڭىسار ياقىسىغىچە بولغان بىپايان تۇپراقلار خوتەن ھۆكۈمىتىنىڭ باشقۇرۇشىغا ئۆتىدۇ بۇ ۋاقىتتا خوتەن ئىسلام ھۆكۈمىتىنىڭ دىنىي ئىشلار نازىرى ۋە شەيخۇلئىسلامى بولغان سابىت داموللام قەشقەرگە بېرىش پىلانىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ مۇھەممەد ئىمىن بۇغرا باشچىلىقىدىكى خوتەن ھۆكۈمىتىنىڭ رەھبەرلىرى شۇ ۋاقىتتىكى قەشقەرنىڭ مۇرەككەپ ۋەزىيىتىنى كۆزدە تۇتۇپ سابىت داموللامنىڭ بۇ پىلانىنى قوللىمايدۇ ئەمما سابىت داموللامنىڭ چىڭ تۇرۇۋېلىشى نەتىجىسىدە ئاخىرى مۇھەممەد ئىمىن بۇغرانىڭ ئىنىسى ئەمىر ئابدۇللا سابىت داموللامغا ھەمراھ بولۇپ بىر بۆلۈك ئەسكەرلەر بىلەن بىللە يەركەندىن قەشقەرگە بارىدۇ سابىت داموللام قەشقەرگە يېتىپ بارغاندىن كېيىن دەسلەپ خوتەن ھۆكۈمىتىنىڭ ئىش بېجىرىش ئورنىنى تەسىس قىلىپ جىددىي تەييارلىققا كىرىشىدۇ بۇ ۋاقىتتا قەشقەرنى تۆمۈر ئەلى باشچىلىقىدىكى قوزغىلاڭچىلار كونترول قىلىپ تۇرغان بولسىمۇ ئەمما خىتاي ۋە تۇڭگانلاردىن تەشكىل تاپقان بىر بۆلەك قوراللىق كۈچ قەشقەر يېڭى شەھىرىنى ئىگىلەپ تۇرۇۋاتاتتى ئۇنىڭ ئۈستىگە خوجانىياز ھاجىم باشچىلىقىدىكى ئىنقىلابچىلار تېخى قەشقەرگە يېتىپ كەلمىگەن ئىدى قىزىل موسكۋادىكى سوۋېت بولشېۋىكلار ھۆكۈمىتى بىلەن يېڭى دېھلىدىكى برىتانىيە دائىرىلىرى ئىككى ئىمپېرىيىنىڭ بىر بىرىنى كۆزىتىش نۇقتىسى بولغان قەشقەردىكى بۇ جىددىي ئۆزگىرىشلەرگە پۈتۈن دىققىتى بىلەن قاراپ تۇرماقتا ئىدى مانا مۇشۇنداق داۋالغۇپ تۇرغان مۇرەككەپ بىر ۋەزىيەتتە يەنى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز ئۈچىنچى يىلى ئون بىرىنچى ئاينىڭ ئون ئىككىنچى كۈنى قەشقەردە شەرقىي تۈركىستان ئىسلام جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلىدۇ تۈركىيە ئېگەي ئۇنىۋېرسىتېتى تۈرك دۇنياسى تەتقىقات ئىنستىتۇتىنىڭ پروفېسسورى ئالىمجان ئىنايەت ئەپەندى بۇ خۇسۇستا پىكىر بايان قىلدى ئۇ سابىت داموللامنىڭ ئەينى ۋاقىتتا قانداق بىر زۆرۈرىيەت بىلەن خوتەندىن قەشقەرگە بارغانلىقى ھەمدە ۋەزىيىتى داۋالغۇپ تۇرغان قەشقەردە قانداق بىر جەريانلار بىلەن شەرقىي تۈركىستان ئىسلام جۇمھۇرىيىتىنى قۇرۇپ چىققانلىقى ھەققىدە توختىلىپ ئۆتتى قەشقەر ھۆكۈمىتى بولسا مۇشۇ سابىت داموللا تەرىپىدىن بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز ئۈچىنچى يىلى ئون ئىككىنچى نويابىردا قۇرۇلغان مۇھەممەت ئېمىن بۇغرانىڭ ئۆزىنىڭ ئىپادىسى بويىچە سابىت داموللا بۇ ھۆكۈمەتنى قۇرغاندىن كېيىن ئەتراپىدىكى ئەجنەبىيلەرنىڭ تەۋسىيەسى بىلەن خوجىنىياز ھاجىنى جۇمھۇر رەئىسى دەپ ئېتىراپ قىلىش شەرتى ئاستىدا پۈتۈن شەرقىي تۈركىستان نامىغا ئون بەش مىنىستىردىن تەشكىل تاپقان بىر ھۆكۈمەت كابىنېتىنى ئېلان قىلغان. سابىت داموللا بۇ ھۆكۈمەتنى قۇرۇشتىن بۇرۇن خوجانىياز ھاجىنىڭ پىكرىنى ئالمىغان ۋە خوتەن ھۆكۈمىتىگىمۇ خەۋەر بەرمىگەن. شۇنداق بولسىمۇ، مۇھەممەد ئېمىن بۇغرا بۇ ھۆكۈمەتنى ئېتىراپ قىلغان ۋە قوللىغان، شۇنداقلا ئىقتىسادىي جەھەتتىن ياردەم بەرگەن. ھەتتا خوجانىياز ھاجىغا خەت يېزىپ، بۇ ھۆكۈمەتنى قوبۇل قىلىشقا ۋە قوللاشقا دەۋەت قىلغان. ئىستانبۇل ئۇنىۋېرسىتېتى تۈركىيات ئىنستىتۇتىنىڭ دوكتورانتى شەرقىي تۈركىستان تارىخىنى تۈركچىگە تەرجىمە قىلغۇچى شۇنداقلا مۇھەممەد ئىمىن بۇغرانىڭ نەۋرە تۇغقانلىرىدىن بىرى بولغان ئابدۇللا ئوغۇز ئەپەندى خوتەن ھۆكۈمىتى بىلەن قەشقەردە قۇرۇلغان شەرقىي تۈركىستان ئىسلام جۇمھۇرىيىتىنىڭ مۇناسىۋىتى توغرۇلۇق بەزى ئىنچىكە تەپسىلاتلارنى ئىلگىرى سۈرىدۇ ئۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز ئۈچىنچى يىلى ئون ئىككىنچى نويابىردا قەشقەردە شەرقىي تۈركىستان ئىسلام جۇمھۇرىيىتىنىڭ قۇرۇلۇشىدا خوتەن ھۆكۈمىتىنىڭ ئەسكىرىي كۈچ ۋە مالىيە جەھەتتىكى ياردىمىنىڭ ھەل قىلغۇچ رول ئوينىغانلىقىنى تەكىتلەيدۇ خوتەن ھۆكۈمىتى بىلەن ئون ئىككىنچى ئايدا قۇرۇلغان شەرقىي تۈركىستان ئىسلام جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتكە قارىغاندا ھەممىگە مەلۇم سابىت داموللام خوتەن ھۆكۈمىتىنىڭ شەيخۇلئىسلامى ئىدى قاشقارغا خوتەن ھۆكۈمىتىنىڭ بىر تەمسىلچىسى بولۇپ ئابدۇللا بۇغرا ئەمىر ساھىب بىلەن بىللە بارغان. خوتەن ھۆكۈمىتىدىن كەلگەن خىراجەت بىلەن قۇرۇلغان خوتەن ھۆكۈمىتىنىڭ قاشقار شەھەرلىك ئىش بېجىرىش مەركىزىنىڭ رەئىسى بولغان سابىت داموللام كېيىنلەردە بۇ تەشكىلاتنى شەرقىي تۈركىستان مىللىي ئازادلىق تەشكىلاتىغا ئۆرۈپ شەرقىي تۈركىستان ئىسلام جۇمھۇرىيىتىنىڭ قۇرۇلۇشىنىڭ ئەساسى قىلدى.
مۇھەممەت ئىمىن بۇغرانىڭ ئەسەرلىرىنى توپلاپ نەشرگە تەييارلىغان ئىستانبۇلدىكى تەكلىماكان ئۇيغۇر نەشرىياتىنىڭ باشلىقى ئابدۇجېلىل تۇران ئەپەندى بۇ نۇقتىدا ئۆز قاراشلىرىنى رادىئو ئاڭلىغۇچىلار بىلەن ئورتاقلاشتى ئۇنىڭ تەكىتلىشىچە گەرچە مۇھەممەت ئىمىن بۇغرا باشچىلىقىدىكى خوتەن ھۆكۈمىتىنىڭ رەھبەرلىرى ئۆز دەۋرىدە سابىت داموللامنىڭ قەشقەرگە بېرىشىغا قوشۇلمىغان بولسىمۇ ئەمما كېيىنچە سابىت داموللامغا مەلۇم ئەسكىرىي كۈچ ۋە يەتتە كىلوگرام ئەتراپىدا ئالتۇن ئەۋەتىپ قەشقەردە قۇرۇلغان شەرقىي تۈركىستان ئىسلام جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىگە ياردەم قىلغان ئىكەن قەشقەردە نەتىجىدە ئوتتۇز ئۈچىنچى ئون بىرىنچى ئاينىڭ ئون ئىككىنچى كۈنى قەشقەردە شەرقىي تۈركىستان ئىسلام جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلدى ۋە بۇ جۇمھۇرىيەت قۇرۇلغاندىن كېيىن گەرچە بۇ بىرلىشىپ خوجا نىياز ھاجىم بىلەن بىلەن بىرلىشىپ ئىنقىلاب قىلغانلار بىلەن بىرلىشىپ قۇرۇلمىغان بولسىمۇ يەنە ھەزرىتىم بۇ مۇھەممەد ئىمىن بۇغرا خوتەن ھۆكۈمىتى دەيلى قەشقەر ھۆكۈمىتىگە يەتتە كىلومۇ شۇ ۋاقىتتىكى نېمىسىدە ئالتۇن ئەۋەتكەنلىك ئەسكەر ئەۋەتكەنلىك ھەققىدە خاتىرىلەر بار ئابدۇللا ئوغۇز ئەپەندىنىڭ شەرقىي تۈركىستان تارىخىدىكى بايانلارغا ئاساسلىنىپ ئىلگىرى سۈرۈشىچە مۇھەممەد ئىمىن بۇغرا باشچىلىقىدىكى خوتەن ھۆكۈمىتى بىلەن كېيىنچە قەشقەردە قۇرۇلغان شەرقىي تۈركىستان ئىسلام جۇمھۇرىيىتى ئوتتۇرىسىدا دەسلەپتە مەلۇم نارازىلىقلار ۋە ئاڭلاشماسلىقلار مەۋجۇت بولغان يەنى سابىت داموللامنىڭ خوتەن ھۆكۈمىتى بىلەن ھېچقانداق مەسلىھەت قىلىشمايلا قەشقەردە ئۆز ئالدىغا ئايرىم ھۆكۈمەت تەشكىللىشى خوتەن تەرەپنى نارازى قىلغان ئەمما مۇھەممەت ئىمىن بۇغرا يېتەكچىلىكىدىكى خوتەن ھۆكۈمىتى ئۆزئارا ئىتتىپاقلىق ۋە ئومۇمىي ۋەزىيەتنى كۆزدە تۇتۇپ قەشقەردىكى شەرقىي تۈركىستان ئىسلام جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىگە ئەسكىرىي كۈچ ۋە ئىقتىسادىي جەھەتتىن ياردەم قىلغان ئەمدى خوتەن ھۆكۈمىتىنىڭ شەرقىي تۈركىستان ئىسلام جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلغانلىقتىكى ئىلك ئاڭلىيالمىغان ئىشى دەيلى خوتەندىن خوتەن ھۆكۈمىتىنىڭ بىر تەمسىلچىسى بولۇپ بارغان سابىت داموللامنىڭ خوتەن ھۆكۈمىتى بىلەن كۆرۈشمەي، ئۇنىڭ بىلەن ئىستىشارە قىلماي، ئۆز ئالدىغا مۇنداق بىر ئىش قىلىدىغانلىقىدىن بىر نارازىلىقى بولسىمۇ، مەمەت ئىمىن ھەزرىتىمنىڭ شەرقىي تۈركىستان تارىخىدا ئېنىق دېگىنىدەك، خوتەن ھۆكۈمىتى شەرقىي تۈركىستان ئىسلام جۇمھۇرىيىتىگە دەستىكىنى ھەم پۇل، ھەم ۋاقتى كەلگەندە ئەسكەر بىلەن تەمىنلىگەن. ئابدۇجېلىل تۇران ئەپەندىمۇ مۇھەممەد ئىمىن بۇغرا باشچىلىقىدىكى خوتەن ھۆكۈمىتىنىڭ ئارىدىكى ئىتتىپاقلىق ۋە مىللەتنىڭ ئومۇمىي مەنپەئەتىنى كۆزدە تۇتۇپ شەرقىي تۈركىستان ئىسلام جۇمھۇرىيىتىنى ھەر جەھەتتىن قوللاپ قۇۋۋەتلىگەنلىكىنى ھەتتا جۇمھۇرىيەت يىقىلىپ سابىت داموللام يەكەنگە چېكىنىپ كەلگەندە ئۇنى خوتەنگە قايتىپ كېلىپ پاناھلىنىش توغرۇلۇق مەسلىھەت بەرگەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ ئومۇمەن قىلىپ ئېيتقان ۋاقتىدا خوتەن ھۆكۈمىتى بىلەن قەشقەر ھۆكۈمىتىنىڭ نېمىسى ناھايىتى ياخشى بولغان ھەتتاكى قەشقەر ھۆكۈمىتى ئاغدۇرۇلغاندىن كېيىن شەرقىي تۈركىستان ئىسلام جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتى ئاغدۇرۇپ سابىت داموللام يەكەنگە قېچىپ كەلگەندىن كېيىنمۇ ھەزرىتىم خوتەنگە بىللە كېتىشنى يەنى ھىندىستانغا بىللە كېتىشنى تەكلىپ قىلغان بولسىمۇ سابىت داموللام بۇنى قوبۇل قىلماي ئاخىرى شېڭ شىسەيگە تۇتۇپ بېرىلگەن ئەھۋاللار بار مۇھەممەد ئىمىن بۇغرانىڭ ئۆزىمۇ شەرقىي تۈركىستان تارىخى ناملىق كىتابىدا خوتەن ھۆكۈمىتىنىڭ دىنىي ئىشلار نازىرى بولغان سابىت داموللامنىڭ مىللىي ئىنقىلاب تېخى بىر نەتىجىگە ئېرىشمىگەن مىللىي ئىنقىلابىي كۈچلەرنىڭ قۇۋۋەتلىنىشى ناھايىتى زۆرۈر بولغان بىر زاماندا قەشقەرگە بېرىش پىكرىدە چىڭ تۇرۇۋالغانلىقىنى بۇ قارارنىڭ خوتەن ۋە قەشقەردىكى ئىككى مىللىي قۇۋۋەتنىڭ ئىچكى ئىختىلاپىغا سەۋەب بولغانلىقىنى نەتىجىدە بۇنىڭ مىللىي ئىنقىلابنىڭ تارىخ سەھىپىلىرىگە يېزىلغۇسى ناھايىتى ئېغىر بىر خاتالىق بولغانلىقىنى تەكىتلەپ ئۆتىدۇ ئاخىرىدا پروفېسسور ئالىمجان ئىنايەت ئەپەندى مۇھەممەد ئىمىن بۇغرانىڭ شەرقىي تۈركىستان تارىخى ناملىق كىتابىدا بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇزىنچى يىللاردىكى شەرقىي تۈركىستان مىللىي ئىنقىلابىنىڭ پاجىئەلىك ئاقىۋەتلەر بىلەن تۈگەنلىنىشىدىكى ئىچكى ۋە تاشقى سەۋەبلەرنى تەپسىلىي شەرھلەپ ئۆتكەنلىكىنى بولۇپمۇ ئىنقىلاب رەھبەرلىرى ئوتتۇرىسىدىكى مەۋجۇت بولغان ئىچكى ئىختىلاپلار ۋە ئىتتىپاقسىزلىقلارنىڭ مىللىي ئىنقىلابنى مەغلۇبىيەتكە يۈزلەندۈرگەن ئەجەللىك ئاجىزلىق بولغانلىقىنى ھەسرەت بىلەن تىلغا ئالغانلىقىنى تەكىتلەپ ئۆتتى سابىت داموللا ئەسلىدە خوتەن ھۆكۈمىتىدە ۋەزىپە ئۆتىگەن بىر كىشى، كېيىن مۇشۇ قەشقەرگە بېرىپ پائالىيەت ئېلىپ بارغان ۋە قەشقەردىكى مەۋجۇت سىياسىي ۋەزىيەتكە قارىتا خوتەن ھۆكۈمىتىدىن مۇستەقىل ھەرىكەت قىلغان. مەسىلەن، بۇغرانىڭ يېزىشىچە، سابىت داموللا قەشقەردە شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنى قۇرغاندا خوتەن ھۆكۈمىتىگە خەۋەر بېرىپمۇ قويمىغان. مۇھەممەتئېمىن بۇغرا كېيىنكى جەرياندا مۇشۇ رۇسلارغا بەك ئىشىنىپ كەتكەنلىكى ۋە رۇسلار بىلەن بەزى كېلىشىملەرنى تۈزگەنلىكى سەۋەبلىك، خوجانىياز ھاجىدىنمۇ نارازى بولغان. خۇلاسىلاپ ئېيتقاندا، لىدەرلەر ئوتتۇرىسىدا ئورتاق بىر مەپكۇرە بولمىغان، ئورتاق بىر نىشان بولمىغان، ھەر رايون، ھەر ھۆكۈمەت ئۆز ئالدىغا ھەرىكەت قىلغان، دۈشمەن بۇنىڭدىن پايدىلىنىپ كەتكەن. قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار! يۇقىرىدا يىگىرمىنچى ئەسىردىكى مەشھۇر ئىنقىلابچى، شەرقىي تۈركىستان تارىخى ناملىق كىتابنىڭ مۇئەللىپى، مۇھاجىرەتتىكى شەرقىي تۈركىستان مىللىي ھەرىكىتىنىڭ رەھبەرلىرىدىن بىرى بولغان مۇھەممەد ئىمىن بۇغرا ۋە ئۇنىڭ كۈرەش ھاياتىغا بېغىشلانغان مەخسۇس رادىيو پروگراممىسىنىڭ ئون تۆتىنچى قىسمىنى ئاڭلاتتۇق. بۇ ھەقتىكى ئاڭلىتىشىمىزنىڭ ئاخىرى داۋاملىق دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.